ສະບາຍດີທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ຂໍຕ້ອນຮັບທ່ານເຂົ້າສູ່ລາຍການ ວິຖີແຫ່ງຊີວິດ ທາງສະຖານີວິທະຍຸກະຈາຍສຽງ ແອັດເວນຕິສສາກົນ AWR ຂ່າວສານແຫ່ງຄວາມຫວັງສຳລັບທຸກທ່ານໂດຍສະເພາະ ບໍ່ວ່າທ່ານຈະ ເຮັດຫຍັງຢູ່ໃນຕອນນີ້ ລາຍການຂອງເຮົາກໍຈະມາຢູ່ເປັນເພື່ອນທ່ານຜູ້ຟັງຕາມເຊັ່ນເຄີຍ ພ້ອມກັບນຳສິ່ງດີໆມີປະໂຫຍດຫຼາຍຢ່າງມາໃຫ້ແກ່ທ່ານຜູ້ຟັງທຸກໆມື້ໃນວັນ ແລະ ເວລາດຽວກັນນີ້ ດັ່ງນັ້ນມື້ນີ້ຂ້າພະ ເຈົ້າ ທ້າວສັນຍາ ຈະມາຢູ່ເປັນເພື່ອນທ່ານຜູ້ຟັງ ແລະ ຂ້າພະເຈົ້ານາງພອນທິບກໍເຊັ່ນດຽວກັນ ພວກເຮົາທັງສອງມາພ້ອມກັບສິ່ງທີ່ໜ້າສົນໃຈສຳລັບທ່ານຜູ້ຟັງໂດຍສະເພາະ ສຳລັບມື້ນີ້ເຮົາມີລາຍການຫຍັງ ແດ່ອ້າຍສັນຍາ ໃນມື້ນີ້ ທ່ານສັນຕິໄຊຈະນຳລາຍການຊີວິດເຕັມຮ້ອຍ ການມີສຸຂະພາບດີດ້ວຍວິທີງ່າຍໆ ມາສະເໜີແກ່ທ່ານຜູ້ຟັງຕາມເຊັ່ນເຄີຍ ຈາກນັ້ນອ້າຍສຳລານຈະນຳເອົາບົດເພງທີ່ມ່ວນຊື່ນມາສະເໜີ ແກ່ທ່ານຜູ້ຟັງ
ແລະ ອາຈານສິງຫາກໍຈະນຳເອົາເລື່ອງຄຳສອນຂອງພະເຢຊູມານຳສະເໜີທ່ານຜູ້ຟັງ ລາຍການທັງໝົດນີ້ຈະມາພົບກັບທ່ານອີກຈັກໜ້ອຍ
ຕໍ່ໄປນີ້ຂໍເຊີນທ່ານຕິດຕາມຮັບຟັງລາຍການ ຊີວິດເຕັມຮ້ອຍ ຈາກທ່ານສັນຕິໄຊໄດ້ເລີຍ
ສະບາຍດີທ່ານຜູ້ຟັງ ໃນລາຍການນີ້ຈະເວົ້າເຖິງການມີຊີວິດທີ່ມີຄວາມສຸກ ການມີສຸຂະພາບຮ່າງກາຍດີ ສຸຂະພາບໃຈດີ ສາມາດເຮັດໄດ້ໂດຍບໍ່ຕ້ອງເສຍເງິນເສຍຄຳຫຍັງເລີຍ ແຕ່ຂຶ້ນຢູ່ກັບການໃຊ້ຊີວິດຂ ອງເຮົາເອງເປັນສິ່ງສຳຄັນ ພະເຈົ້າຍຸຕິທຳ ພະອົງໃຫ້ຄວາມຍຸຕິທຳແກ່ທຸກຄົນ ຄືທຸກຄົນມີຊີວິດຄືກັນ ຕ້ອງການສານອາຫານອັນດຽວກັນ ສຸຂະພາບເປັນສິ່ງທີ່ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ເອງໂດຍບໍ່ຕ້ອງຊື້ຕ້ອງຫາ ທ່ ານຜູ້ຟັງ ແຕ່ເສດຖີຄົນທີ່ມີເງິນກໍບໍ່ອາດຫາຊື້ໄດ້ ເຖິງວ່າເຂົາຈະກິນອາຫານທີ່ແພງປານໃດກໍບໍ່ສາມາດເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍແຂງແຮງກວ່າຄົນທີ່ກິນອາຫານແບບທຳມະດາແຕ່ມີປະໂຫຍດໄດ້ດອກ ດີບໍ່ດີ ຄົນທີ່ ກິນອາຫານແບບທຳມະດາ ແບບລາວໆນີ້ ຈະມີສຸຂະພາບດີກວ່າຄົນທີ່ກິນອາຫານແບບຝຣັ່ງລາຄາແພງເຫຼົ່ານັ້ນ ນີ້ແຫຼະທ່ານຜູ້ຟັງ ຄືສິ່ງທີ່ຂ້າພະເຈົ້າຢາກບອກຊ້ຳອີກວ່າ ສຸຂະພາບບໍ່ມີຂາຍ ຢາກໄດ້ຕ້ອງປະຕິ ບັດເອົາເອງ ລາຍການໃນມື້ນີ້ຂ້າພະເຈົ້າຂໍແນະນຳການມີຊີວິດເຕັມຮ້ອຍດ້ວຍວິທີທຳມະຊາດ ຂ້າພະເຈົ້າ ຕ້ອງຂໍໃຊ້ພາສາອັງກິດແທນໜ້ອຍໜຶ່ງ ເພາະວ່າເປັນອັກສອນຫຍໍ້ຂອງວິທີການທັງໝົດ ພາສາອັງກິ ດເອີ້ນວ່າ New Start ແປເປັນພາສາລາວກໍໝາຍຄວາມວ່າ ເລີ່ມຕົ້ນໃໝ່ ເຊິ່ງຈະເປັນຫົວຂໍ້ຂອງລາຍການສຸຂະພາບຂອງເຮົາຕັ້ງແຕ່ລາຍການໜ້າເປັນຕົ້ນໄປ ຄຳວ່າ New Start ສະກົດໃນພາສາອັງກິດແບບນີ້ N E W S T A R T ຄຳວ່າ New ໝາຍເຖິງ ໃໝ່ ສ່ວນ Start ກໍໝາຍເຖິງ ເລີ່ມຕົ້ນ ຫຼື ແປລວມກໍຄື ເລີ່ມຕົ້ນໃໝ່ ອັກສອນແຕ່ລະໂຕມີຄວາມໝາຍດັ່ງນີ້ ອັກສອນ N ຫຍໍ້ມາຈາກ Nutrition ເຊິ່ງແປວ່າ ອາຫານ ຫຼື ໂພຊະນາການ ຄືການບຳລຸງຮ່າງກາຍດ້ວຍອ າຫານທີ່ດີຕໍ່ສຸຂະພາບ ເປັນອາຫານທີ່ມີເສັ້ນໃຍຫຼາຍ ແລະ ມີສານອາຫານຄົບຖ້ວນ ສະນັ້ນ ໃຫ້ພະຍາຍາມກິນອາຫານທີ່ມີພືດຜັກ ແລະ ໝາກໄມ້ໃຫ້ຫຼາຍກວ່າອາຫານທີ່ມີຊີ້ນສັດ ເສີມສ້າງລະບົບຍ່ອຍອາຫານໃ ຫ້ດີຂຶ້ນ ໂດຍການບໍ່ກິນອາຫານວ່າງ ຫຼື ກິນນ້ອຍກິນໃຫຍ່ລະຫວ່າງຄາບອາຫານ ອັກສອນ E ມາຈາກ Exercise ໝາຍເຖິງການອອກກຳລັງກາຍເພື່ອເສີມສ້າງຮ່າງກາຍໃຫ້ແຂງແຮງ ເພີ່ມພູນຄວາມສົດໃສດ້ວຍການອ ອກກຳລັງກາຍກາງແຈ້ງຢ່າງສະໝ່ຳສະເໝີ ຢ່າງນ້ອຍອາທິດລະ 3-5 ມື້ ເທື່ອລະ 30 ນາທີ ອັກສອນ W ຫຍໍ້ມາຈາກຄຳວ່າ Water ໝາຍເຖິງການດື່ມນ້ຳສະອາດ ມື້ລະ 6 ຫາ 8 ຈອກທຸກໆມື້ ເພື່ອເພີ່ມຄວາມສົດໃສ ສຳລັບອັກສ ອນ S ມາຈາກຄຳວ່າ Sunshine ໝາຍເຖິງແສງແດດ ຄວນໄດ້ຮັບແສງແດດອ່ອນໆ ໂດຍສະເພາະແສງແດດອ່ອນໆໃນຕອນເຊົ້າ ແລະ ຕອນແລງໃກ້ຈະຄ່ຳ ຈະເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍສົດຊື່ນ ອັກສອນ T ຫຍໍ້ມາຈາກຄຳວ່າ Temperance ໝ າຍເຖິງການປະມານຕົນ ກິນພໍດີຢູ່ພໍດີ ມີເວລາເພື່ອເຮັດວຽກ ເພື່ອຄວາມມ່ວນຊື່ນພັກຜ່ອນສະໜຸກສະໜານ ແລະ ມີເວລາສຳລັບກິດຈະກຳເວລາວ່າງ ບໍ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສິ່ງເສບຕິດ ບໍ່ວ່າຈະເປັນ ຢາສູບ ເຫຼົ້າ ເບ ຍ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມທີ່ປະສົມສານຄາເຟອິນທຸກຊະນິດ ອັກສອນ A ຫຍໍ້ມາຈາກຄຳວ່າ Air ໝາຍເຖິງການຫາຍໃຈເອົາອາກາດ ນອນໃນສະຖານທີ່ທີ່ອາກາດຖ່າຍເທໄດ້ສະດວກ ເພື່ອໃຫ້ຮ່າງກາຍໄດ້ຮັບອົກຊີເຈນ ເພີ່ມຂຶ້ນເປັນປົກກະຕິ ໂດຍສະເພາະຕື່ນນອນໃນຕອນເຊົ້າ ໃຫ້ຫາຍໃຈເຂົ້າເລິກໆ ຫາຍໃຈຫຼາຍໆເທື່ອ ອັກສອນ R ມາຈາກຄຳວ່າ Rest ໝາຍເຖິງການພັກຜ່ອນໃຫ້ພຽງພໍ ຄວນນອນຫຼັບພັກຜ່ອນຄືນລະ 7 ຫາ 8 ຊົ່ວ ໂມງ ຊອກຫາວຽກເຮັດໃນຍາມວ່າງ ເຂົ້າໂບດເຂົ້າວັດຟັງທຳ ປູກຕົ້ນໄມ້ ພັກຜ່ອນຕາມສະຖານທີ່ທຳມະຊາດ ແລະ ອັກສອນສຸດທ້າຍກໍຄື T ມາຈາກ Trust ໝາຍເຖິງການໄວ້ວາງໃຈ ເຊື່ອໃຈ ແລະ ໝັ້ນໃຈ ຊີວິດທີ່ມີຄຸ ນນະພາບ ແລະ ເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມສົມຫວັງ ຈະຕ້ອງມີການເສີມສ້າງຄວາມຄິດໃນທາງທີ່ດີ ມີຄວາມຫວັງ ມີສາສະໜາ ເປັນຄົນທີ່ມີຄວາມຮັກ ມີຄວາມເຊື່ອໝັ້ນ ແລະ ມີຄວາມໄວ້ວາງໃຈ ມີຄວາມຫວັງໃນອະນ າຄົດ ເບິ່ງໂລກໃນແງ່ດີ ຕັ້ງໃຈເຮັດໃນສິ່ງທີ່ດີງາມ ແລະ ມຸ່ງໝັ້ນໄປສູ່ຄວາມສຳເລັດຂອງຕົນເອງ ສຳລັບຂ້າພະເຈົ້າແລ້ວ ແມ່ນເຊື່ອໃນພະເຢຊູ ແລະ ເຊື່ອວ່າພະອົງຮັກຂ້າພະເຈົ້າ ແລະ ຊົງເສຍສະລະຊີວິດ ເພື່ອຂ້າພະເຈົ້າ ໃນຂະນະນີ້ພະອົງກຳລັງຈັດຕຽມສິ່ງດີໆໄວ້ສຳລັບຂ້າພະເຈົ້າ ແລະ ມື້ໜຶ່ງພະອົງຈະກັບມາພ້ອມກັບຊີວິດທີ່ສົມບູນ ສິ່ງທີ່ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ນຳມາສະເໜີແກ່ທ່ານຜູ້ຟັງທັງ 50 ລາຍການທີ່ຜ່ານມານັ້ ນ ມາຈາກຄຳສອນຂອງພະຄຣິດທຳຄຳພີ ເຊິ່ງເປັນຕຳລາຂອງພະຜູ້ເປັນເຈົ້າ ເປັນຄູ່ມືການດຳລົງຊີວິດ ພະເຢຊູຊົງຮັກທ່ານຜູ້ຟັງທຸກຄົນ ພະອົງຢາກໃຫ້ທ່ານຜູ້ຟັງມີສຸຂະພາບດີ ດັ່ງນັ້ນຂ້າພະເຈົ້າຈຶ່ງນຳເອົ າຂ່າວດີນີ້ມາໃຫ້ທ່ານຜູ້ຟັງ ຢ່າລືມວ່າ ຢາກມີສຸຂະພາບດີ ຊີວິດທີ່ສົດໃສ ໃຫ້ເຮົາມາເລີ່ມຕົ້ນໃໝ່ຕັ້ງແຕ່ດຽວນີ້ເປັນຕົ້ນໄປ

ໃນໄລຍະຕໍ່ໄປນີ້ເປັນເວລາທີ່ທ່ານຜູ້ຟັງລໍຄອຍ ອ້າຍສຳລານຈະນຳສະເໜີເພງເພື່ອຊີວິດທີ່ມ່ວນຊື່ນ ເພື່ອໃຫ້ກຳລັງໃຈແກ່ທ່ານຜູ້ຟັງ ບົດເພງທີ່ມ່ວນ ແລະ ໜ້າສະອອນໃຈນັ້ນ ບໍ່ພຽງແຕ່ໃຫ້ຄວາມບັນເທີງແກ່ ທ່ານເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ເພງຊີວິດຄຣິສຕຽນຈະໃຫ້ແງ່ຄວາມຄິດໃນການດຳເນີນຊີວິດໃນແຕ່ລະມື້ນຳ ຂໍເຊີນທ່ານຮັບຟັງເພງຈາກອ້າຍສຳລານໄດ້ເລີຍ

lao@awr.org
ອາຈານສິງຫາກໍຈະນຳເອົາເລື່ອງຄຳສອນຂອງພະເຢຊູມານຳສະເໜີທ່ານຜູ້ຟັງ ເຊີນທ່ານຮັບຟັງເລື່ອງຄຳສອນຂອງພະເຢຊູຈາກອາຈານສິງຫາໄດ້ເລີຍ
ສະບາຍດີທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ມາພົບກັນອີກແລ້ວສຳລັບມື້ນີ້ ແຕ່ໃນມື້ນີ້ນີ້ ຂ້າພະເຈົ້າ ມີຫົວຂໍ້ທີ່ໜ້າສົນໃຈທີ່ຈະມາຢ້ຳໃຫ້ທ່ານຜູ້ຟັງ ຈາກເນື້ອຫາທາງດ້ານສຸຂະພາບທີ່ທ່ານໄດ້ຟັງມານັ້ນ ແມ່ນມາຈາກແຫຼ່ງຂໍ້ມູ ນຫຼັກເບື້ອງຕົ້ນໃນຄຳສອນຂອງພະຄຣິສຕະທຳຄຳພີ ໜັງສືທີ່ເຮົາເຊື່ອວ່າມາຈາກການດົນໃຈຈາກພະເຈົ້າ ໃຫ້ຂຽນຂຶ້ນເພື່ອເປັນຄູ່ມືໃຫ້ແກ່ມະນຸດ ໃນການດຳເນີນຊີວິດທີ່ມີສຸກຢ່າງຄົບຖ້ວນທາງດ້ານຈິດໃ ຈ ຮ່າງກາຍ ແລະ ຈິດວິນຍານ ສາເຫດສຳຄັນຂອງການເຈັບປ່ວຍຂອງຄົນເຮົາແມ່ນມາຈາກການກິນເປັນສຳຄັນ ຖ້າຮ່າງກາຍຮັກແຂງແຮງ ບໍ່ມີໂລກໄພໄຂ້ເຈັບ ແນ່ນອນ ສຸຂະພາບຂອງພວກເຮົາຈະຕ້ອງຢູ່ ສະບາຍ ເພາະຮ່າງກາຍຂອງຄົນເຮົາປະກອບໄປດ້ວຍເຊວນັບຫຼາຍລ້ານເຊວ ແລະ ເຊວເຫຼົ່ານີ້ດຳລົງຢູ່ໄດ້ດ້ວຍອາຫານທີ່ເຮົາກິນເຂົ້າໄປ ເຊວໄດ້ພະລັງງານຈາກອາຫານທີ່ເຮົາກິນເຂົ້າໄປ ຈຶ່ງເຮັດໃ ຫ້ມີຄວາມແຂງແຮງ ແຕ່ເມື່ອໃດທີ່ເຊວໄດ້ຮັບສານອາຫານທີ່ບໍ່ເໝາະສົມ ບໍ່ແມ່ນອາຫານຂອງເຊວ ຮ່າງກາຍຂອງເຮົາກໍຈະອ່ອນແອ ຍິ່ງຖ້າໄດ້ຮັບສານເຄມີບາງຢ່າງທີ່ມີຜົນຕໍ່ເຊວໂດຍຕົງ ເຊັ່ນ ແອວກໍຮໍ ກ າເຟອິນ ແລະ ສານອື່ນໆ ທີ່ໄດ້ຈາກຢາເສບຕິດອື່ນໆ ຊຶ່ງມີຜົນຕໍ່ຮ່າງກາຍທຸກສ່ວນ ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ເປັນຕົວທຳລາຍສຸຂະພາບ ເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍອ່ອນແອໄດ້ ວັນນີ້ຂ້າພະເຈົ້າຈະບໍ່ເວົ້າເຖິງສານ ຫຼື ສິ່ງແປກປອມອື່ນ ໆ ທີ່ຫຼາຍຄົນຮັບເຂົ້າໄປໃນຮ່າງກາຍ ແຕ່ຈະເວົ້າເຖິງອາຫານຫຼັກທີ່ສຳຄັນຕໍ່ສຸຂະພາບຂອງຄົນເຮົາ ທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ຮັກແພງ ຕາມຄຳສອນຂອງພຣະຄຣິສຕະທຳຄຳພີ ເຮັດໃຫ້ເຮົາຮູ້ວ່າພຣະເຈົ້າເປັນຜູ້ສ້າງມ ະນຸດຂຶ້ນມາ ພຣະອົງຈຶ່ງຮູ້ຈັກຮ່າງກາຍທຸກສ່ວນຂອງເຮົາຢ່າງລະອຽດຖີ່ຖ້ວນແບບອັດຕະໂນມັດ ຮ່າງກາຍຂອງທ່ານ ແລະ ຂ້າພະເຈົ້າມີຄວາມສະຫຼັບຊັບຊ້ອນຍິ່ງກວ່າເຄື່ອງຍົນກົນໄກໃດໆໃນໂລກທີ່ຄົນເ ຮົາຄິດສ້າງຂຶ້ນມາ ແລະ ຮ່າງກາຍນີ້ຕ້ອງການເຊື້ອເພີງທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ສາມາດຂັບເຄື່ອນຕໍ່ໄປໄດ້ ຖ້າຂ້າພະເຈົ້າຈະປຽບກັບລົດ ຫຼືວ່າເຄື່ອງຈັກ ຈະເຮັດໃຫ້ເຫັນພາບທີ່ເດັ່ນຊັດຂຶ້ນມາ ເຊັ່ນຕົວຢ່າງ ເຈົ້າຂອ ງບໍລິສັດຜູ້ຜະລິດເຄື່ອງລົດ ຫຼືວ່າເຄື່ອງຈັກ ເຂົາໄດ້ອອກແບບໃຫ້ລົດຂອງເຂົາໃຊ້ນ້ຳມັນເຄື່ອງ ໃຊ້ນ້ຳມັນເຊື້ອເພີງ ແລະ ນ້ຳມັນຫຼໍ່ລື່ນອື່ນໆ ແຕ່ລະຍີ່ຫໍ້ນີ້ກໍຊິບໍ່ເໝືອນກັນ ເຮົາຄົງຊິບໍ່ປ່ຽນຖ່າຍນ້ຳມັນເຄື່ອງທີ່ມັ ນບໍ່ຖືກຕາມສະເປັກທີ່ເຂົາກຳນົດມາ ແມ່ນຫຼືບໍ່ທ່ານຜູ້ຟັງ ຫຼືກໍຄົງບໍ່ເອົານ້ຳມັນກາຊວນໄປໃສ່ລົດນ້ຳມັນແອັດຊັງ ເພາະວ່າເຄື່ອງຈັກຂອງລົດນັ້ນຈະເສຍຫາຍ ບໍ່ສາມາດທີ່ຈະແລ່ນຕໍ່ໄປໄດ້ ຖ້າເຮົາໃຊ້ນ້ຳມັນ ທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ ມັນກໍຈະເຮັດໃຫ້ອາຍຸການໃຊ້ລົດນັ້ນສັ້ນລົງ ສັນໃດກໍສັນນັ້ນແຫຼະ ຮ່າງກາຍຂອງຄົນເຮົາທີ່ພະເຈົ້າສ້າງມານັ້ນ ພຣະອົງຊົງຊາບດີວ່າອັນໃດທີ່ເໝາະສຳລັບຮ່າງກາຍນີ້ ພຣະເຈົ້າຈຶ່ງໄດ້ກຳນົດໄ ວ້ຕັ້ງແຕ່ພຣະອົງຊົງສ້າງໂລກຂຶ້ນມາແລ້ວ ແລະ ຊົງກ່າວວ່າ ເບິ່ງຕີ້ ເຮົາໃຫ້ພືດທີ່ມີເມັດທັງໝົດ ຊຶ່ງມີຢູ່ທົ່ວຜືນແຜ່ນດິນ ແລະ ຕົ້ນໄມ້ທຸກຊະນິດທີ່ມີເມັດ ໃຫ້ແກ່ເຈົ້າເພື່ອເປັນອາຫານ ທ່ານຜູ້ຟັງຈະເຫັນວ່າ ພຣະ ເຈົ້າໄດ້ຈັດຕຽມທຸກຢ່າງເອົາໄວ້ ສຳລັບຊີວິດຂອງມະນຸດ ອາຫານທີ່ພຣະອົງຕຽມໄວ້ນີ້ເປັນສຸດຍອດຂອງອາຫານ ຄືຈາກຜັກ ແລະ ຜົນລະໄມ້ ພືດພັນທັນຍາຫານ ໝາກໄມ້ທີ່ເປັນເມັດ ພຣະເຈົ້າບໍ່ໄດ້ໃຫ້ມະນຸດ ຂ້າສັດເພື່ອເປັນອາຫານ ຫຼື ສັດກິນສັດດ້ວຍກັນ ທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ຕິດຕາມຟັງລາຍການວິຖີຊີວິດ ຄົງຕິດຕາມຊ່ວງຂອງສຸຂະພາບ ແລະ ຈະສັງເກດວ່າເຮົາເນັ້ນໃຫ້ຫັນມາກິນອາຫານທີ່ໄດ້ມາຈາກທຳມະຊາດ ເພາ ະມັນມີປະໂຫຍດແກ່ຮ່າງກາຍ ເປັນອາຫານທີ່ປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ເຮົາເປັນໂລກໄພ ປຽບທຽບໄດ້ງ່າຍໆ ທ່ານຜູ້ຟັງ ເຮົາໄດ້ເຫັນໂລກໄພຫຼາຍຢ່າງ ທີ່ບໍ່ເຄີຍເກີດຂຶ້ນ ກັບຄົນມາເມື່ອກ່ອນ ແຕ່ດຽວນີ້ມີຢ່າງມາກມາ ຍກ່າຍກອງ ເຊັ່ນວ່າ ໂລກຫຼອດເລືອດຫົວໃຈ ຫຼອດເລືອດສະໝອງຕີບ ເຮັດໃຫ້ເປັນໂລກຄວາມດັນສູງ ຕາມມາດ້ວຍໂລກມະເຮັງ ແລະ ກໍໂລກເບົາຫວານ ໂລກຕັບ ໂລກໄຕ ດັ່ງນີ້ເປັນຕົ້ນ ໂລກເຫຼົ່ານີ້ເກີດຂຶ້ນສ່ ວນສຳຄັນຢ່າງຍິ່ງຢູ່ທີ່ການກິນອາຫານເປັນສຳຄັນ ມື້ນີ້ນີ້ ຂ້າພະເຈົ້າຂໍເປັນພະຍານດ້ວຍຕົວເອງຂອງຂ້າພະເຈົ້າວ່າ ສ່ວນຕົວຂອງຂ້າພະເຈົ້ານັ້ນ ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ພະຍາຍາມຫຼີກລ່ຽງອາຫານຈຳພວກເນື້ອ ສັດ ແລະ ອາຫານທີ່ມີໄຂມັນຫຼາຍ ຂ້າພະເຈົ້າເນັ້ນໃນການກິນອາຫານຕາມທຳມະຊາດ ເຊັ່ນວ່າກິນເຂົ້າກ້ອງ ກິນຜັກ ແລະ ໝາກໄມ້ ຫຼີກລ່ຽງອາຫານທີ່ເຮົາທອດ ຫຼື ຂົ້ວ ທີ່ມີນ້ຳມັນຫຼາຍ ແລະ ກໍທີ່ມີນ້ຳຕານຫຼາຍ ບໍ່ ດື່ມນ້ຳຫວານ ນ້ຳອັດລົມ ບໍ່ດື່ມສຸລາ ບໍ່ດື່ມເບຍ ຫຼື ບໍ່ສູບຢາ ຜົນທີ່ໄດ້ຮັບກໍຄືສຸຂະພາບດີ ບໍ່ເຈັບ ບໍ່ໄຂ້ ບໍ່ຕ້ອງໄປກິນຢາ ບໍ່ຕ້ອງໄປຫາໝໍ ບໍ່ຕ້ອງໄປເສຍເງິນ ແລະ ກໍບໍ່ແມ່ນຂ້າພະເຈົ້າຄົນດຽວ ທີ່ຍຶດຖືແນວທາງການກິ ນອາຫານຕາມຄຳສອນຂອງພຣະຄຣິສຕະທຳຄຳພີ ກໍຍັງມີຄົນອີກມາກມາຍຫຼາຍຕໍ່ຫຼາຍຢູ່ໃນໂລກທີ່ເຮັດຢ່າງດຽວກັນນີ້ ຫາກທ່ານຜູ້ຟັງຢາກຊາບລາຍລະອຽດ ສາມາດຫາອ່ານໄດ້ຈາກບົດຮຽນຂຸມຊັບສຸຂະ ພາບ ທີ່ລາຍການຂອງພວກເຮົາແຈກໃຫ້ຟຣີ ແລ້ວສິ່ງທີ່ຂ້າພະເຈົ້າເລົ່າມານີ້ຈະເກີດຂຶ້ນກັບທ່ານຜູ້ຟັງ ເພາະ ນີ້ຄືສູດອາຫານຂອງຜູ້ສ້າງຮ່າງກາຍຂອງເຮົາ ທ່ານຜູ້ຟັງຈະບໍ່ຜິດຫວັງ ແຕ່ສຳລັບມື້ນີ້ ເຮົາຕ້ອງ ລາທ່ານໄປກ່ອນ ພົບກັນໃໝ່ໃນລາຍການໜ້າ ສະບາຍດີ ທ່ານໄດ້ຮັບຟັງຄຳສອນຂອງພຣະເຢຊູຈາກອາຈານສິງຫາໄປແລ້ວ ທັງໝົດນີ້ຄືລາຍການຂອງເຮົາທີ່ໄດ້ນຳມາສະເໜີແກ່ທ່ານຜູ້ຟັງໃນມື້ນີ້ ຂະນະນີ້ທ່າ ນກຳລັງຮັບຟັງລາຍການ ວິຖີແຫ່ງຊີວິດ ທາງສະຖານີວິທະຍຸກະຈາຍສຽງ ແອດເວນຕິສສາກົນ AWR ທ່ານຜູ້ຟັງເອີຍ ລາຍການຂອງເຮົາມີປຶ້ມຂຸມຊັບສຸຂະພາບ ຢາກຈະມອບໃຫ້ແກ່ທ່ານຜູ້ຟັງໄດ້ອ່ານຟຣີທຸກຄົນ ໃ ນຂະໜາດກະທັດຮັດ

ຂໍເຊີນທ່ານຕິດຕາມຮັບຟັງລາຍການ ວິຖີແຫ່ງຊີວິດ ໄດ້ອີກໃນຄັ້ງຕໍ່ໄປ ທ່ານຈະໄດ້ຮັບຟັງເລື່ອງລາວສຸຂະພາບ ແລະ ຄຳສອນຂອງພະເຢຊູ ຢ່າລືມຕິດຕາມຮັບຟັງເດີທ່ານຜູ້ຟັງ
ລາຍການຂອງເຮົາຢາກຮູ້ຄວາມຄິດເຫັນຂອງທ່ານ ດັ່ງນັ້ນຂໍເຊີນທ່ານຜູ້ຟັງ ກະລຸນາຂຽນຈົດໝາຍເຂົ້າມາທີ່ລາຍການຂອງພວກເຮົາໄດ້ເດີ ທາງລາຍການຂອງພວກເຮົາຍິນດີຈະສົ່ງປຶ້ມຂຸມຊັບສຸຂະພາບ ເພື່ອເປັນການຂອບໃຈທ່ານຜູ້ຟັງ ດັ່ງນັ້ນຂໍເຊີນທ່ານຟ້າວຂຽນເຂົ້າມາແດ່ເດີ ທັງໝົດນີ້ຄືລາຍການຂອງເຮົາໃນມື້ນີ້ ສຳລັບມື້ນີ້ຂ້າພະເຈົ້າ ທ້າວສັນຍາ ແລະ ຂ້າພະເຈົ້ານາງພອນທິບ ຂໍລາທ່ານຜູ້ຟັງໄປກ່ອນ ພົບກັນໃໝ່ໃນລາຍການໜ້າ ສຳລັບມື້ນີ້ຂໍກ່າວຄຳວ່າ ສະບາຍດີ ສະບາຍດີ